كاپىرلارنىڭ روھى قانداق قەبزە قىلىنىدۇ، مۆمىننىڭ روھى قانداق قەبزە قىلىنىدۇ بۇ ھەقتە سۆزلىگەن. ئەمدى مۇشۇ مۇناپىق كاپىرلارنىڭكى روھى قەبزە قىلىنغان چاغدا ھەدىس شەرىپتە دېدۇق، ئەزرائىل ئەلەيھىسسالام كەلگەن ۋاقتىدا ۋە شۇنداق يۈزلىرى قاپ قارا، بىر قوللىرىدا دوزاخنىڭ توقمىقىنى، بىر قولىدا دوزاخنىڭ كەپەنلىرىنى تۇتۇپ تۇرغان شۇنداق ھەيۋەتلىك قورقۇنۇق پەرىشتىلەر كەلگەن ۋاقتىدا بۇ مۇناپىق كاپىرلارنىڭ روھى پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىپ، ئاش نېرۋا-نېرۋا، تومۇر-تومۇرغا تارقىلىپ كەتكەنلىكتىن، بۇلارنىڭكى روھى تارتىپلا چىقىرىلغان ۋاقتىدا ناھايىتى تەستە چىقىدىغانلىقى ۋە چىقىش جەريانىدا نېرۋىلىرىنىڭ تومۇرلىرىنىڭ ئۈزۈلۈپ، شۇنىڭ ئۈچۈن ناھايىتى قاتتىق ئازاب بىلەن چىقىدىغانلىقى ھەدىستە بايان قىلىنغان. ئاللا سۈبھانە ۋە تائالا بۇ كاپىرلارنىڭ، مۇناپىقلارنىڭ روھى قانداق چىقىدىغان توغرۇلۇق سۈرە ئەنئامنىڭ توقسان ئۈچىنچى ئايىتىدا مۇنداق دەيدۇ، بىسمىللاھىر راھمانىر راھىم،

وكنتم عن آياته تستكبرون تەرجىمىسى، ناۋادا سەن ئاش ئۆز-ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان زالىملارنىڭ سەكراتقا چۈشكەن ۋاقتىنى كۆرسەڭ، ئۇلارنىڭ شۇنداق بىر سەكراتتىكى ھالىتىنى كۆرسەڭ، پەرىشتىلەرنىڭ ئۇلارنى ئۇرۇپ دەيدۇ. ئىبن ئابباس رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ مۇشۇ تەپسىر ئىبن كەسىردە يەنە. باسطو ئەيدىيھىم پەرىشتىلەر. ئۇلارنىڭ يۈزلىرىگە، سۆڭگەچلىرىگە ئۇرۇپ، ئەخرىجۇ ئەنفۇسەكۇم، سىلەر روھىڭلارنى چىقىرىڭلار، دېگەن مۇشۇ ھالىتىنى كۆرسەڭ. مۇشۇنى كۆرگەن بولساڭ، دەپ بۇنىڭ ناھايىتى ئاشۇ سەكراتتا ناھايىتى دەھشەتلىك بولىدىغانلىقىنى ۋە ئازاب پەرىشتىلەرنىڭ ئۇلارنىڭ روھىنى چىقىرىش ئۈچۈن ئۇرۇپ چىقىرىدىغانلىقىنى كۆرگەن بولساڭ، ئەي مۇھەممەد، سەن ئاجايىپ بىر ئىشلارنى كۆرگەن بولاتتىڭ. ئۇ پەرىشتىلەر ئۇلارغا دەيدىكى، مانا بۈگۈن سىلەر ئۆزەڭلىنىڭكى ئاللاھقا لايىق ئەمەس سۆزلەرنى قىغانلىقىڭلار ئۈچۈن دەيدۇ. يەنى ناھەق، باطىل گەپلەرنى ئاللاھنىڭ ئۈستىدىن توقۇغانلىقىڭلار ئۈچۈن ۋە ئاللاھنىڭ مۇشۇنداق بەرھەق ئايەتلىرىنى، ئاللاھنىڭ مۆجىزىلىرىنى قوبۇل قىلىشتىن تەكەببۇرلۇق قىغىنىڭلار ئۈچۈن بۈگۈن سىلەر خورلۇق ئازابى بىلەن جازالىنىسىلەر دېگىنىنى كۆرسەڭ. بۇ ئايەتتە مۇشۇ كاپىرلارنىڭ سەكراتتا قىينىلىدىغانلىقى. ۋە پەرىشتىلەر، ئەي زالىم! سەن مۇشۇ ئاللانىڭكى ھەققىدە بولمىغۇر گەپلەرنى قىلدىڭ. ئاللا مانداق قىلسا ياق، ئۇنداق ئەمەس، بۇ ئىسلام دېگەننىڭ بۇ گېپىنى ھازىر ئىجرا قىلغىلى بولمايدۇ. ۋاي ئىسلامنىڭ شەرىئەتى بىزگە ھازىر ماس كەلمەيدۇ، ئۇنداق دېگەن بىلەن ھازىر بۇ گەپ ئاقمايدۇ دېگەندەك ئاللاغا نالايىق سۆزلەرنى قىلغانلىقىڭلار ئۈچۈن ۋە ھەقنى كۆرۈپ تۇرۇپ، بىلىپ تۇرۇپ تەكەببۇرلۇق قىلىپ ئەگەشمىگەنلىكىڭ ئۈچۈن ئەي نىجىس روھ دەپ مۇشۇنداق دەپ تۇرۇپ ئازاب بىلەن بېشارەت بېرىپ تۇرۇپ جاننى چىقىدىغان ھەققىدە ئاللا سوبھانە تائالا بۇ قۇرئانى كەرىمدە مۇشۇ ئايەتنى دېدى مەنمۇ مۇشۇ ئاللاھنى تونۇمايدىغان بىر ئادەمنىڭكى ئۆلۈمىگە قاتنىشىپ قالدىم ئۆلۈپ كېتىپ ياتقۇزۇپ قويساق بى چىراي يامان ئەمەس تۇغاندەك قىلغان سۇبھاناللا ئاللا ساقلىسۇن ئۇزاق ئۆتمەيلەم چىرايى بىر خىل قارىداپ ئاي بويۇنلىرى دېگەن كۆپۈشۈپ چىرايلىرى دېگەن بىردەمدە كۆكىرىپ كەتتى ئاللاھقا ئىستىغپار ئېيتتىم قېرىنداشلىرىم مىشەدە زالىملارنىڭكى سەكراتقا چۈشكەن ۋاقتىدا پەرىشتىلەرنىڭ ئۇرۇپ روھىنى ناھايىتى تەسلىك بىلەن قىيىنلىق بىلەن چىقىرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان ئەمما مۇئمىننىڭكى روھىنى قەبزە قىلماقچى بولغان چاغدا شۇنداق چىرايلىق پەرىشتىلەر كېلىپ، بىر قولىدا جەننەتنىڭ شۇنداق پۇراقلىق كەپەنلىرىنى، بىر قولىدا جەننەتنىڭ شۇنداق خۇش پۇراقلىق بار ئەمبەرلىرىنى ئەكېلىپ، ئەي مۇئمىن، سەن پەقەت خاتىرجەم بول، سەن مۇشۇ جەسەتتىنلا چىقساڭ، ئاللانىڭ رەھمىتىگە ۋە ئاللانىڭكى مەرھەمەتىگە چىقىسەن دەپ شۇنداق تەسەللى بېرىپ چىقىرىدىغانلىقىنى. خۇددى مۆمىننىڭ روھى ئاشۇنداق بىر قاچىدىن بىر تال، بىر تامچە سۇ ئاشۇ تىككىدە ئېقىپ چۈشكەندەكلەم چىقىدىغانلىقى بايان قىلىنغان. ئاللا سوبھانە تائالا بۇ ھەقتە شۇنداق دەيدۇ، بىسمىللەھىر راھمانىر راھىم، ئىننەللەزىنە قالۇوا راببۇنەللاھۇ سۇممەستەقامۇوا، تەتەنەززەلۇ ئەلەيھىمۇل مەلائىكەتۇ ئەللە تەخافۇ ۋە لە تەھزەنۇ ۋە ئەبشىرۇ بىل جەننەتىللەتى كۇنتۇم تۇئەدۇن. تەرجىمىسى، بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز، يەنى بىزغا رىزىق بەرگەن، بىزنى جېنىمىزنى جان بەرگەن، بىزنى ۋاقتى كەلگەن چاغدا ۋاپات تاپقۇزىدىغان، زادى بىردىنبىر ئىلاھىمىز، ئىگىمىز، خوجايىنىمىز، پادىشاھىمىز بولسا ئاللاھ دەپ ۋە شۇ ئېتىقادىدا، شۇ ئەقىدىسىدە، شۇ ئىمانىدا مۇستەھكەم چىڭ تۇغانلار بولسا، ئۇلار ۋاپات تاپقۇزۇلۇۋاتقان ۋاقىتتا دەيدۇ، شۇندا مالايىكىلەر توپ، توپ، توپ چۈشىدۇ دەيدۇ. چۈشۈپ ئۇ مالايىكىلەر ئۇ مۆمىنلەرگە، سىلەر ھەرگىزمۇ ئەنسىرىمەڭلار، قورقماڭلار، ھەرگىزمۇ غەمكىن بولماڭلار، سىلەرگە ئاللا سىلە ۋەدە قىلىنغان جەننەت بىلەن خوش بېشارەت ئېلىڭلار، دەپ، مۆمىننى مۇشۇنداق خاتىرجەم قىلىدۇ، دەيدۇ. دېمەك، بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنىدا، مۆمىن سەكراتقا چۈشكەن ۋاقتىدا، رەھمەت پەرىشتىلىرى كېلىپ، ئەي مۆمىن، سەن كېلەچەكتىن ھەرگىز قورقما، ئاخىرەتكە بېرىشتىن ھەرگىز قورقما، ئۆلگەندىن كېيىن نېمە بولۇشىدىن پەقەت ئەنسىرىمە، سەن ھەتتا دۇنيادا قويۇپ كەتكەن بالىلىرىڭدىنمۇ ئەنسىرىمە. سەن خاتىرجەم بول، ئاللانىڭ رەھمىتى سېنىڭ ساڭا ياغىدۇ، ئاللانىڭكى ساڭا ۋەدە قىلغان مۇكاپاتىغا ئېرىشىدىغان كۈن كەلدى، دەپ، روھىنى شۇنداق تېز ۋە ئاسانچىلىق بىلەن ئالىدۇ. قېرىنداشلىرىمىز مانا بۇ سەكراتتا بولىدىغان بەزى ئەھۋاللار. ئەمدى باشقا ھەدىسلەردە بايان قىلىنىشىچە، مۇشۇ مۆمىننىڭ سەكرات تارتقان جاپاسى ئارقىلىق، ئاللا شۇ مۆمىننىڭ تۆۋە قىلالمىغان گۇناھلىرىنى كەچۈرىدۇ، دېگەن ھەدىسلەرمۇ بار. ئاللاھ سۇبھانە تائالا ھەممىمىزگە مۇشۇ ئالدىمىزدا ھەممىمىزگە كېلىدىغان مۇشۇ ئۆلۈم سەكراتىدا بىر ئاسانچىلىقنى بېرىپ، شۇنداق بىر ئۇخلاپ قالغاندەك ئاسان ئاللاھقا سەپەر قىلىش ئاسانچىلىقىنى ھەممىمىزگە ئاتا قىلسۇن. قېرىنداشلار بىز مۇشۇ سەكراتىل مەۋت توغرۇلۇق سۆزلىگەن دەرس جەريانىمىزدا مەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ پۈتۈن كائىناتنىڭ پەخرى بولغان، ئىنسانلارنىڭ پەخرى بولغان، بارلىق ئاللاھ ياراتقان ئىنسانىيەتنىڭ پەخرى بولغان رەسۇل ئەكرەم سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى ۋاپات تېپىش جەريانىنى بۇ دەرسىمىزگە قوشۇپ ئۆتۈشنى توغرا تاپتىم. ئەمدى بۇ سەكراتنىڭكى ھەممىمىزگە كېلىدىغانلىقى ئېنىق، روھلارنىڭ ھەممىمىزدىن ۋاقتىنچە ئايرىلىدىغانلىقى ئېنىق، زادى ھەر قانداق بىر مەخلۇقتىن بۇ مۇستەسنا ئەمەس. شۇ قاتاردا رەسۇل ئەكرەم سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەممۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا بولمىغان. رەسۇل ئەكرەم سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە خىتاب قىلىپ سۈرە زۇمەرنىڭ ئوتتۇزىنچى ئايىتىدە، ئىننەكە مەييىتۇن ۋە ئىننەھۇم مەييىتۇن ئەي مۇھەممەد سەنمۇ ئۆلىسە ۋە ئۇلارمۇ ئۆلىدۇ دېدى ۋە سۈرە ئەنبىيانىڭ ئوتتۇز تۆتىنچى ئايىتىدە وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون بىز ھېچقانداق بىر ئىنسانىيەتكە مەڭگۈ ياشاشتىن ئىبارەت بىر مەڭگۈ ياشاشنى قىلمىدۇق. ناۋادا سەن ئۆلسەڭ، ئۇلار مەڭگۈ ياشامدىكەن، سەن ئۆلگەن يەردە ئۇلار ئەلۋەت ئۆلىدۇ. ئۆلمەيدىغان ئىش كەلسە سەن ئۆلمەيتتىڭ ئەي مۇھەممەد، دەپ رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭمۇ سەكراتتىن ئىبارەت ھەقىقەت تېتىيدىغانلىقى ۋە رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ ھەقىقەتنىڭ كېلىدىغانلىقىنى ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا قۇرئانى كەرىمدە بايان قىلغان. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇشۇ ۋىدا ھەججىنى قىلدى. ھەجدە رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىلەن تەخمىنەن يۈز يىگىرمە مىڭ ئەتراپىدا ساھابىلەر بىللە ھەج قىلدى. ھەج قىلىپ رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھەجدىن قايتقاندىن كېيىن كېسەل چاپلاشتى. شۇ جەرياندا پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم. روملۇقلارنىڭكى ئۆزى بىلەن ئىتتىپاقداش ئەرەبلەرنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىرىنى ئۆلتۈرۈپ جازالاۋاتقانلىقى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ قۇلىقىغا يەتتى. يەنى مۇشۇ شىمال تەرەپتە ياشىغان ئەرەبلەر روملۇقلار بىلەن ئىتتىپاقداش ئەرەبلەرتى. رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ دەۋىتى يەتكەندىن كېيىن بۇلارنىڭ بەزىلىرى مۇسۇلمان بولدى. روملۇقلار بۇلارنى سەن نېمە دەپ مۇسۇلمان بولىسە دەپ زۇلۇم قىلىپ ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكى رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ قۇلىقىغا يەتتى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم ھەجدىن يېنىپلا ئۇسامەت ئىبنى زەيدنى شۇ چاغدا ئۇسامە ئىبن زەيد تەخمىنەن ئون ئالتە ئون يەتتە ياش ۋاقتى ئەمىرى لەشكەر قىلىپ روملۇقلارنى ئەدەپلەش ئۈچۈن قوشۇن تەشكىللەپ ماڭدۇرۇشقا تەييارلىق قىلغان ئىدى. ئەمدى مۇشۇ قوشۇننى ئەۋەتىش جەريانىدا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم كېسەل بولدى، يەنى تەخمىنەن ھىجرىيەنىڭكى ئون بىرىنچى يىلى سەفەر ئېيىنىڭ ئاخىرلىرى ئىدى، مىلادىي ئالتە يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىللىرى ئىدى بۇ ۋاقىت. رەسۇل ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم كېسەل بولغان ۋاقتىدا ئانىمىز مەيمۇنەنىڭ ئۆيىدە كېسەل بولغان. شۇڭا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم پۈتۈن ئاياللىرىدىن كېسىلىنى ئائىشە ئانىمىزنىڭ ئۆيىدە ئۆتكۈزۈشكە ئاياللىرىدىن رۇخسەت سورىدى. شۇنداق قىلىپ رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئائىشە ئانىمىزنىڭ ئۆيىدە ئون ئۈچ كۈن كېسەل بولۇپ ياتتى. بۇ جەرياندا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى كۈندىن كۈنگە كېسىلى يامان تەرەپكە قاراپ ماڭدى. ئەندى ھازىرقى مۇسۇلمان دوختۇرلار رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ مۇشۇ كېسىلىنىڭ ئەھۋالىنى تەتقىق قىلىش جەريانىدا

مەن سىلەرنىڭ ئارىسىدىن بىر ئاز غايىب بولىدىغاندەك قىلىمەن. ئەمدى بۇ ئورۇندا بولالماسلىقىم مۇمكىن. كىمكى مەن بىرەرسىنى ئۇرۇپ سالغان بولسام، مانا بۇ مېنىڭكى بەدىنىم ئۆزىنىڭ قىساسىنى ئېلىۋالسۇن. كىمكى مەن بىرەرسىنىڭ مېلىنى ئېلىپ سالغان بولسام، مانا بۇ مېنىڭكى مېلىم، ئۇ مېلىنى ئېلىۋالسۇن. مەن كىمنىڭ بىر تىللاپ سالغان بولسام، مانا مېنى تىللامدۇ، نېمە قىلامدۇ، مەندىن ھەققىنى ئېلىۋالسۇن.

ياكى مېنى كەچۈرۈۋېتىڭلار. مەن ئاللاھنىڭ دەرگاھىغا ھېچكىمنىڭ بىر تىرناقچىلىق ھەققىنى كۆتۈرۈپ كېتىشنى خالىمايمەن. ئاندىن گېپىنى داۋام قىلىپ، ئاللاھ بىر بەندىسىگە بۇ دۇنيادا قېلىش ياكى ئۇ دۇنياغا كېتىشنىڭ بىرنى تاللاش ئىختىيارلىقىنى بەرگەن ئىدى، ئۇ بەندە ئۇ دۇنياغا كېتىشنى ئىختىيار قىلدى، دېدى. ئەبۇ سەئىد خۇدرى رازىياللاھۇ دەيدۇ، بۇ سۆزنى ئەبۇ بەكرى رازىياللاھۇ ئاڭلاپ يىغلاپ كەتتى دەيدۇ. بىزنىڭ جانلىرىمىز، بالىلىرىمىز، ماللىرىمىز سەن ئۈچۈن پىدا بولسۇن ئېھ ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى دەپ ئەبۇ بەكرى يىغلاپ كەتتى. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھەي ئەبۇ بەكرى ئالدىرىما دېدى. بۇ يەردىكى بەندىدىن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆزى مەقسەت قىلغان ئىدى. بۇنى باشقا ساھابىلەر چۈشىنەلمەي قالدى ئەمما ئەبۇ بەكرى رازىياللاھۇ بۇنى چۈشىنىۋېلىپ، رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى بۇ دۇنيادىن كېتىدىغانلىقىنى بىلگەن ئىدى. ئاندىن رەسۇلۇللاھ، مەن ئەبۇ بەكرىنىڭ سۆھبىتىگە ئوخشاش ھېچ بىر سۆھبەت كۆرمىدىم، مەن ئۇنىڭدىن رازى، ئەگەر مەن پەرۋەردىگارىمدىن باشقا سىرداش، دوست تۇتىدىغان بولسام، ئەلۋەتتە ئەبۇ بەكرىنى سىرداش تۇتاتتىم، دوست تۇتاتتىم، لېكىن ئىسلام قېرىنداشلىقى ۋە ئىسلامىي دوستلۇق كۇپايە قىلىدۇ، مەسچىتكە ئېچىلغان ئىشىكلەردىن ئەبۇ بەكرىنىڭ ئىشىكىدىن باشقا باشقىسىنى قويماي تاقىۋېتىلسۇن دېدى ھەم ساھابىلەر مۇشۇ مەسچىتنىڭ ئەتراپىدا ئۆيى بار ساھابىلەر ھەممىسى ئۆزىنىڭ ئۆيىدىن ئۇدۇلدىن مەسچىتكە بىر ئىشىك ئېچىۋالغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ كۈندە ئىشىكلەرنى ھەممىنى ئېتىۋېتىپ ئەبۇ بەكرىنىڭ ئىشىكىنى قويۇڭلار دېگەن ئانىڭدىن كېيىن ئازادگەردىسى مۇۋەيھىبە بىلەن قەبرىستانلىققا يەنى رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى جەننەتىل بەقىي دەيدىغان ساھابىلەر ياتىدىغان ھازىرقى قەبرىستانلىققا باردى بەقىي قەبرىستانلىققا بېرىپ ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ئى مەقبەرە ئەھلى سىلەرنىڭ ئۇ دۇنيادىكى ئەھۋالىڭلار بۇ دۇنيادىكى ھاياتلارنىڭكىدىن كۆپ ياخشى پىتنە پاسات تۈن قاراڭغۇسىدەك ئۇلىشىپ كېلىدۇ بۇ پىتنە پاساتلار بىر بىردىن ياماندۇر دېدى ئاندىن سىلەر بىزنىڭ ئالدىمىزدا كەتتىڭلار بىزمۇ سىلەرگە پات يېقىندا قوشۇلىمىز دېدى شۇنىڭ بىلەن بەقەدىن قايتىپ كېلىپ ئۆيگە كىرىپتى ئائىشە ئانىمىز ۋاي بېشىم، ۋاي بېشىم دەپ ئولتۇرغان. رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم دە، ۋاي ئائىشە، سىزنىڭ بېشىڭىز ئەمەس، مېنىڭ بېشىم بەك ئاغرىۋاتىدۇ، مېنىڭ بېشىم بەك ئاغرىۋاتىدۇ، دېدى. شۇنداق قىلىپ، رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ كېسىلى يامانلىشىشقا باشلىدى. شۇنداق بولسىمۇ، ساھابىلەرنىڭ ئاشۇ يۆلەپ ئاچىقىشى بىلەن مەسچىتكە چىقىپ نامازنى ساھابە بىلەن ئەڭ ئاخىرسى بىر كۈنى، يەنى جۈمە كۈنىدى.

رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم يەنە ئورنىدىن قوپۇپ مەسچىتكە ماڭاي دەپتى، يەنە ئورنىدىن تۇرالمىدى، شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ ئۈستۈمگە سوغۇق سۇ قۇيۇڭلار دېدى، شۇنداق قىلىپ ئالتە يەتتە چېلەك سوغۇق سۇنى رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى مۇبارەك جىسمىغا قۇيدى، شۇڭا رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆزىنى سەل ياخشى بولغاندەك ھېس قىلىپ ئورنىدىن تۇردى. تۇرۇشى بىلەنلام كېسەلنىڭ ئېغىرلىقىدىن رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھوشىدىن كەتتى. شۇنىڭ بىلەن ھوشىدىن كېلىپ، يەنە جامائەت ناماز ئوقۇدىمۇ؟ دەپتى. يا رەسۇلۇللا، ئۇلار سىلىنى كۈتۈۋاتىدۇ، دېدى. شۇنىڭ بىلەن يەنە ماڭا سۇ قۇيۇڭلار، دېدى. شۇڭا رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سوغۇق سۇ بىلەن يۇيۇندى. يەنە ئازراق بىر ياخشى بولغاندەك ھېس قىلىپ، يەنە ئورنىدىن قوپۇپتى، يەنە ھوشىدىن كەتتى. بىردەمدىن كېيىن يەنە ھوشىدىن كېلىپ،

رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بىلەن بىللە پەرۋەردىگارغا سەجدە قىلىشنى ياخشى كۆرىتتى. شۇنداق قىلىپ رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئىككى، ئۈچىنچى قېتىم ھوشىدىن كېتىپ يەنە ھوشىغا كېلىپ جامائەت ناماز ئوقۇدىمۇ؟ دېدى. ياق دېگەنتى رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم پەقەتلا مىدىرلىيالمىدى. پۈتۈن ھاياتىنى ئاللانىڭ دىنى ئۈچۈن ئاتىغان. پۈتۈن ھاياتىنى ئاللانىڭكى رىزالىقى ئۈچۈن ئاتىغان مانا بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ جەسەتلىرىنى كېسەل چىرماپ كەتكەن ئىدى. كېچىلىرى ئۇخلىماي ناماز ئوقۇپ پۇتلىرى ئىششىپ كەتكەن. ئاللانىڭكى مۇھەببەت ئوتىدا يىغلاپ كۆزلىرىگە سىزىقچە بولۇپ كەتكەن. ئاللا يولىدا ئاجايىپ جاپالارغا بەرداش بەرگەن بۇ بەدەن مانا بۇ كېسەلنىڭكى چىرمىۋېلىشى بىلەن مىدىرلىمايدىغان ھالەتكە كەپ قالدى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، دەڭلار، ئەبۇ بەكرى جامائەتكە ئىمام بولۇپ، ناماز ئوقۇپ بەرسۇن، دېدى. ئەبۇ بەكرى رازىياللاھۇ ئانھۇ نامازغا ئىمام بولۇپ، خۇپتەننى جامائەت بىلەن ئوقۇدى. جامائەت ئەبۇ بەكرى رازىياللاھۇ ئانھۇنىڭ مۇشۇ ئوقۇغان ئايىتىنى تۈزۈكمۇ ئاڭلىيالماي، شۇنداق قىلىپ خۇپتەن ناماز ئوقۇلدى. ئەتىسى بامداتنىمۇ ئەبۇ بەكرى رازىياللاھۇ ئانھۇ ئوقۇپ بەردى.

رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆزىنىڭكى ساھابىلىرىنىڭ نامازدا سەپ سەپ شۇنداق سەپتە تۇرۇپ ناماز ئوقۇغاننى كۆرۈپ ئۇلارغا شۇنداق بىر تەبەسسۇم بىلەن قارىدى ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۆزىنىڭ ھاياتلىق سەپىرىدىكى قېرىنداشلىرىنى كۆرۈپ ئۆزلىرى بىلەن بىللە پۇللىرىنى ماللىرىنى جانلىرىنى ئاللاھ يولىدا ئاتاپ جىھاد قىلغان ياخشى-يامان كۈنلەردە بىرگە بولغان، كېچە-كۈندۈز ناماز ئوقۇغان چاغدا كەينى تۇرۇپ ناماز ئوقۇغان، ئىسسىق كۈنلەردە ئۆزى بىلەن بىللە روزا تۇتقان، چوڭ-چوڭ مەيدانلاردا سەبر قىلىپ ئىسلام ئۈچۈن جاپا چەككەن ساھابىلىرىنى كۆرۈپ چىرايىغا بىر خىل تەبەسسۇم ياغدى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم پەردىنى چۈشۈرۈۋېتىپ، يەنە ئۆز جايىغا كېلىپ يېتىۋالدى. رەسۇل ئەكرەم سەللاللائۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەمنىڭكى جان جان سۆيۈملۈك قىزى فاتىمە ئانىمىز رەسۇل ئەكرەم سەللاللائۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەمنىڭ قېشىغا كەلدى رەسۇل ئەكرەم سەللاللائۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئولتۇردى ئولتۇرۇپتى رەسۇل ئەكرەم سەللاللائۇ ئەلەيھى ۋەسسەلەم فاتىمە ئانىمىزنىڭ قۇلىقىغا بىر نەرسە دەپتى فاتىمە ئانىمىز يىغلاپ كەتتى ئاندىن كېيىن ئىككىنچى قېتىم يەنە قۇلىقىغا بىر نەرسە دەپتى كۈلۈپ كەتتى ئائىشە ئانىمىز فاتىمە ئانىمىزدىن سورىدى، رەسۇل ئەكرەم سەللاللا ئەلەيھى ۋەسسەلەم سىزگە نېمە دېدى؟ دەپتى. رەسۇل ئەكرەم سەللاللا ئەلەيھى ۋەسسەلەمنىڭ سىرىنى ھەرگىزمۇ ئاشكارىلىمايمەن دەپ دەپ بەرگىلى ئۇنىمىدى. ئائىشە ئانىمىز دەيدۇ، رەسۇل ئەكرەم سەللاللا ئەلەيھى ۋەسسەلەم ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن، يەنە سورىدىم دەيدۇ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سىزگە نېمە دېدى؟ دېسەم، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ماڭا بىرىنچى قېتىم قۇلىقىمغا گەپ قىلغان چاغدا يىغلاپ كېتىشىم، چۈنكى پەيغەمبەر سەللاللا ئەلەيھى ۋەسسەلەم ئۆزىنىڭ ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىنى، ئاللانىڭ دەرگاھىغا كېتىدىغانلىقىنى دەپ بەردى، شۇنىڭ بىلەن يىغلاپ كەتتىم دەيدۇ.

سەكرات باشلاندى. ئائىشە ئانىمىز دەيدۇ، رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم سەكراتقا چۈشۈپ قالغان ۋاقتىدا يېنىدا بىر قاچىدا سۇ بار ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سۇغا قولىنى چىلاپ، يۈزلىرىنى شۇنداق سۈرتەتتى دەيدۇ. لا ئىلاھە ئىللاللا، ئۆلۈمنىڭ ھەقىقەتەن بىر سەكراتلىرى باركەن ئەمەسمۇ دەپ مۇشۇنداق دەپ كېتەتتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام دەيدۇ. ۋە پاتىمە ئانىمىز بولسا يىغلاپ ئەي دادا! شۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭكى ئاخىرقى كېسەل بولۇپ يېتىپ تۇرغان شۇ ئەسنادا ئائىشە ئانىمىزنىڭكى ئاكىسى ئابدۇرراھمان ئابۇ بەكرى بىر مىسۋاكتا ئاغزىنى مىسۋاكلاپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭكى كېسەل بولۇپ ياتقان ئۆيگە كىردى. شۇندا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدە قاراپ مىسۋاكقا قارىدى دەيدۇ ئائىشە ئانىمىز. شۇنىڭ بىلەن مەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى مىسۋاكنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى بىلگەچكە، ئابدۇرراھماندىن ئابدۇرراھمان مىسۋىكىڭنى ماڭا بەر دەپ مىسۋاكنى ئېلىپ، مىسۋاكنى كېسىپ، ئاغزىم بىلەن يۇمشىتىپ، رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە بەردىم. رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئاغزىنى مىسۋاكلىدى، دەيدۇ. رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ مۇبارەك قىزى فاتىمە ئانىمىز بولسا يىغلاپ، ۋاي دادامغا كەلگەن مۇسىبەت، ۋاي دادامغا كەلگەن مۇسىبەت دەپ يىغلاپ كەتتى. رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئەي قىزىم، مانا بۇنىڭدىن كېيىن دادىڭىزغا ھەرگىز مۇسىبەت يوق. ئەمدى دادىڭىزغا ھېچقانداق مۇسىبەت بولمايدۇ، دېدى. مەن بولسام، دەيدۇ ئائىشە ئانىمىز، مەن بولسام رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ئايەتلەرنى ئوقۇپ ۋە ئاللاھتىن رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە شىپالىق تىلىسەم، رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، يا، مەن ئاللاھ تائالادىن ئاللاھنىڭ قېشىغا كېتىشنى ئاللاھتىن سورايمەن. جىبرەئىل بىلەن مىكائىل بىلەن ئىسراپىلنىڭ قېشىغا كېتىشنى ئاللاھتىن سورايمەن، دېدى. ھۆرمەتلىك قېرىنداشلىرىمىز، مۇشۇ ئىككى دۇنيانىڭ پەخرى بولغان ئاللاھنىڭ ئەڭ يېقىن بەندىسى بولغان رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە كەلگەن بۇ سەكرات بىزگىمۇ كېلىدۇ. شۇنداق قىلىپ، پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ نەپەسلىرى قىيىنلىشىپ، سەكرات ئېغىرلىشىشقا باشلىدى. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم شۇ سەكراتتىمۇ ئۈممىتىگە بولغان نەسىھەتلىرىنى توختىتىپ قالمىدى ۋە مۇھىم بولغان سۆزلەرنى قىلاتتى ۋە شىركنىڭ ھەر خىل تۈرلىرىدىن ئاگاھلاندۇرۇپ، ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا پەيغەمبەرلىرىنىڭ قەبرىلىرىنى مەسچىت قىلىۋالغان، يەھۇدلار ناسارالارغا لەنەت قىلسۇن! ئۆز پەيغەمبەرلىرىنىڭ قەبرىلىرىنى مەسچىت قىلىۋالغان قوۋمغا ئاللاھنىڭ غەزىپى ناھايىتى ئېغىر بولدى، دەپ مۇشۇنداق نەسىھەت قىلاتتى. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئەڭ ئاخىرقى نەسىھىتى، ئەسسالاتۇ ئەسسالا، سىلەر نامازغا رىئايە قىلىڭلار، نامازغا رىئايە قىلىڭلار، قول ئاستىڭلاردىكىلەرگە ناھايىتى مېھرىبان بولۇڭلار، دەپ مۇشۇنداق نەسىھەت قىلغان. شۇنداق قىلىپ، ھىجرىيەنىڭ ئون بىرىنچى يىلى رەبىئۇل ئەۋۋەلنىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى، دۈشەنبە كۈنىسى رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ جانىجان سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنىڭ روھى قەبزە قىلىندى. شۇنداق قېرىنداشلار، ئالەملەرنىڭكى پەخرى بولغان مۇسۇلمانلارنىڭ ئىمامى بولغان، ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ ھەبىبى، يېقىن دوستى بولغان پەيغەمبىرىمىز تۈگەپ كەتتى. شۇنداق رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم تۈگەپ كەتتى. ھېچكىمنىڭ تىرناقچىلىك بىر ھەققىنى ئۆزىدە قويماي تۈگەپ كەتتى. ھېچكىمنى بىر ئېغىز سۆزى بىلەن كۆڭلىگە ئازار بەرمەي تۈگەپ كەتتى. ھېچكىمنىڭ بىر تىيىن ھارام مېلى بىلەن ئۆزىنى بۇلغىماي بۇ دۇنيادىن كەتتى. مەيلى غەيۋەت بىلەن بولسۇن مەيلى ئېغىر گەپلەر بىلەن بولسۇن سۇخانچىلىكلەر بولسۇن ھېچقانداق ئىنساننىڭ پاك روھىنى بۇلغايدىغان ھېچقانداق بولمىغۇر سۆزلەر بىلەن ئۆزىنى بۇلغىماي بۇ دۇنيادىن كەتتى بەلكى رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم كېچىنى كۈندۈزگە ئۇلاپ بىر مىنۇتنىمۇ بىكارغا بەرمەي ئاللا يولىغا ئىنسانلارنى دەۋەت قىلىپ بۇ دۇنيادىن كەتتى

دۇنياغا كەلگەن. مىلادىي ئالتە يۈز يىگىرمە ئىككىنچى يىلى رەبىئۇل ئەۋۋەلنىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى، دۈشەنبە، بولغاندا مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان ئىدى. شۇنداقلا ھىجرىيەنىڭ ئون بىرىنچى يىلىسى رەبىئۇل ئەۋۋەلنىڭ ئون ئۈچ ئون ئىككىنچى كۈنىسى دۈشەنبە كۈنى ۋاپات بولدى. ئائىشە ئانىمىزنىڭ ياتاق ئۆيىگە دەپنە قىلىندى. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى ۋاپات بولۇشى بىلەن ئاسماننىڭ ۋەھىيسى ئۈزۈلدى قېرىنداشلار. بۇ ساھابىلەرگە ناھايىتى ئېغىر مۇسىبەت بولۇپ كەتتى. چۈنكى رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم ئۇلارنىڭكى كىچىكلىرىگە دادا ئىدى. ئۇلارنىڭ مەسچىتتىكى جامائەتلىرىگە ئىمام ئىدى. ئۇرۇشتىكى ئەسكەرلەرنىڭكى قوماندانى ئىدى. ئاجىز، يېتىم، مىسكىنلارنىڭ يۆلەنچۈكى ئىدى. رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم تۈگەپ كەتكەندىكىن ئۇممۇ ئەيمەن دېگەن بىر ئايال ساھابە بار ئىدى. شۇنداق يىغلايتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ گېپى چىقسىلا يىغلايتتى. ۋاي نېمانداق بەك يىغلايسەن دېسە، مەن رەسۇلى ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ. ئۆلۈپ كەتكىنىگە يىغلىمايمەن، بەلكى بىزگە ۋەھىينىڭ توختاپ قالغىنىغا يىغلايمەن. چۈنكى بىز ھەر قانداق بىر ئىشقا دۇچ كەلسەك، رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قېشىغا بارساق، بىزگە ئاسماندىن ۋەھىي كېلىپ، بىزنى مانا شۇنداق ۋەھىيلەر بىزگە يېغىپ تۇراتتى، مانا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم كېتىپ، بىزدىن ئاسماننىڭ ۋەھىيسى ئۈزۈلۈپ قالدى ئەمەسمۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن يىغلايمەن دەيتتى. مۇسىبەتنىڭ قانچىلىك ئېغىر ئىكەنلىكىنى بىز ئۆمەر رەزىيەللاھۇ ئەنھۇنىڭكى رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆلۈپ كەتكەنكى ئەھۋالدىن ئۇقۇۋالساق بولىدۇ.

مۇھەممەد بولسا پەقەت بىر پەيغەمبەر ئەلچىدىن ئىبارەتتۇر. ئۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ پەيغەمبەرلەر بولغان. ناۋادا مۇھەممەد ئۆلۈپ كەتسە ياكى ئۆلتۈرۈلسە، سىلەر ئارقاڭلارغا يېنىپ ئۆزگىرىۋالامسىلەر؟ يەنى ئىسلامدىن يېنىۋالامسىلەر؟ كىمكى ئارقىغا يېنىپ ئۆزگىرىۋالىدىكەن، ئاللاغا قىلچىلىك زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. ئاللا شۈكۈر قىلغۇچىلارنى مۇكاپاتلايدۇ، دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى. شۇنىڭ بىلەن ئۆمەر رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ دەيدۇ. مۇش بۇ ئايەت خۇددى ماڭا يېڭى نازىل بولغاندەك، بۇرۇن ئوقۇپ باقمىغاندەك، مۇش ئايەتنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئاندىن كېيىن مەن رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئۆلۈپ كەتكەنلىكىنى جەزملەشتۈردۈم، دەيدۇ. مانا بۇ قېرىنداشلىرىمىز ئەگەر ناۋادا ئىسلام ئۈممىتىگە بىر مۇسىبەت كەلدى دېسە، مانا بۇ رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ بۇ دۇنيادىن كېتىشى ئىسلام ئۈچۈن ئەڭ چوڭ مۇسىبەت بولغان. ساھابىلەر ئەگەر بىرەرسى پەتىۋا سورىماقچى بولسا ئاينىغا ماينىغا قارىماي رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قېشىغا كەلگەن بۇنىڭغا ۋەھىي ئارقىلىق پەتىۋالار بېرىلگەن ئۇ ساھابىلەر ئۇنى كۆڭلى خاتىرجەم ئاللانىڭ ھۆكمى مۇشۇ دەپ ئىجرا قىلغان يامغۇر ياغمىسا يا رەسۇلۇللا يامغۇر ياغمىدى دېگەن رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم قولىنى كۆتەرسە ئاسمان چېلەكلەپ قۇيۇلغاندەك يامغۇر تۆكۈلۈۋاتقان دېمەك رەسۇلى ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇلارغا دادا بولغان ئاكا بولغان ئىنى بوغان، قېرىنداش بوغان، ئوغۇل بوغان، بەلكى ئۇلارنىڭ ئەڭ يېقىن ئادەم بوغان. دېمەك، بۇ ئىسلام ئۈممىتى مانا مۇشۇنداق بىر ئۇلۇغ پەيغەمبەردىن ئايرىلىپ قالدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەي قېرىنداشلىرىمىز، بىز بېشىمىزغا ھەر قانداق بالايىئاپەت بىر مۇسىبەت كەلسە، مۇش رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭكى دۇنيادىن كېتىشىدەك چوڭ مۇسىبەتنىڭ بۇرۇن بوغانلىغىنى ئەسلەيلى. رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە كەلگەن

ئۆلۈمنىڭ ھەقىقەتەن بىر سەكراتلىرى باركەن ئەمەسمۇ دەپ كەتتى قېرىنداشلىرىمىز. مانا بۇ كۈن بىزنىڭ ھەممىمىزنىڭ بېشىغا كېلىدۇ. ئاللا سۇبھانىھۇ ۋە تائالا قۇرئانى كەرىمدە سۈرە ۋاقىئەدە شۇنداق دەيدۇ، بىسمىللاھىر رەھمانىر رەھىم، فەلەۋلا ئىزا بەلەغەتىل ھۇلقۇم، ۋە ئەنتۇم ھىنەئىزىن تەنزۇرۇن.

ولكن كذب وتولى تەرجىمىسى، ئەي ئىنسانلار دىققەت قىلىڭلار، جان ھۇلقۇمغا كەلگەن ۋاقتىدا، يەنى جېنىڭىز گېلىڭىزغا كەلگەن ۋاقتىدا، ۋاي كىم قۇتقۇزىدۇ دېيىلىدۇ دەيدۇ، ۋاي ئەمدى جان ھۇلقۇمغا كەپ، ۋاي جىددىي قۇتقۇز، ۋاي ئۇنى قىلىپ باقمامسا، ۋاي پالانى، ۋاي ئوسمان، ۋاي مۇھەممەد دەپ توۋلىشىپ كىم قۇتقۇزىدۇ دېگەن ۋاقتىدا، شۇنىڭ بىلەن بۇ جان، بۇ روھ ئۆزىنىڭكى. دۇنيادىن ئايرىلىش ئىكەنلىكىنى، دۇنيادىن ئايرىلىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرگەن ۋاقتىدا. پاچاق-پاچاققا كىرىشىپ كېتىدۇ دەيدۇ. مانا بۇ كۈندە سەن پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىگە ھايدىلىسەن. چۈنكى ئۇ ئىسلامدىن ئىبارەت ھەقىقەتكە، رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمدەك بىر ھەق پەيغەمبەرگە ئىشەنمىدى، ناماز ئوقۇمىدى، بەلكى ئىسلامنى، رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنى ئىنكار قىلىپ،

جان ھۇلقۇم كەلگەن چاغدا سىلە نېمە قىلالايسىلەر؟ بىز ئۇ مېيىتقا يېقىن دەيدۇ، لېكىن سىلە كۆرمەيسىلەر دەپ. مېيىت مۇشۇ ئۆزىنىڭكى ئازاب پەرىشتىلىرى كەلدىمۇ، رەھمەت پەرىشتىلىرى كەلدىمۇ بۇنى كۆرىدۇ. جاننى ئالغىلى كەلگەن ئەزرائىلنى كۆرىدۇ. كۆرۈپ ئۆزىنىڭكى مۇشۇ دۇنيادىن ئايرىلىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرگەندە پاچاق-پاچاقلىرى كىرىشىپ كېتىدۇ دەيدۇ. مانا بۇ ھەقىقەت، بىز بۇ ھەقىقەتكە ئەمەلىيەتچانلىق بىلەن قارايلى قېرىنداشلار، سەمىمىيەت بىلەن قارالى قارايلى. ئەمدى بىز بىر بىلمەسلىككە ياكى بىلسەكمۇ بىر گەپ بولا دەپ بۇ كۈنگە تەۋەككۈل قىلمايلى قېرىنداشلار. بىز ھامىنى بۇ دۇنيادىن كېتىمىز، بىز كېچىكتۈرۈلۈپ ئۆلۈم ھۆكۈم قىلىنغان ئادەملەر، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ناھايىتى خەتەرلىك مەسىلە قېرىنداشلىرىمىز. بۇنىڭغا سەل قارىساق بولمايدۇ. بىز مۇشۇ كۈن كېلىشتىن بۇرۇن قېرىنداشلار ئۆزىمىزنى تەكشۈرەيلى، ئۆزىمىزدىن ھېساب ئالايلى. تاپقان مال-دۇنيارىمىزنىڭكى ھالالدىن كىرىۋاتامدۇ، ھارامدىن كىرىۋاتامدۇ، بۇنىڭنى ھېسابىنى ئالايلى. بۇ تاپقان مال-دۇنيارىمىزنى، ئاللا بەرگەن ۋاقىتنى، ئۆمرىمىزنى نېمىگە سەرپ قىلىۋاتىمىز، بۇنىڭ ھېسابىنى ئالايلى قېرىنداشلار. ئۆيلىرىمىز نېمە بوۋاتىدۇ، بۇنىڭ ھېسابىنى ئالايلى. بالىلىرىمىز نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ، خوتۇن-قىزلىرىمىز نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ، بۇنى ھېسابىنى ئالايلى. ئۆيىمىزدىكى تېلېۋىزورلاردا، ئۆيىمىزدىكى كومپيۇتېرلاردا نېمە چىقىۋاتىدۇ، نېمە كۆرۈلۈۋاتىدۇ، بۇنى ھېسابىنى ئالايلى قېرىنداشلار. ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە شۇنداق دەيدۇ جابىر رادىياللاه ئانھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامدىن نەقىل قىلىپ شۇنداق دەيدۇ بىر ئادەم ۋاپات بولۇپ كەتتى بىز بۇ ئادەمنى يۇيۇپ خۇش پۇراقلار بىلەن خۇش پۇراقلاندۇرۇپ كەپەنلەپ ئاندىن كېيىن پەيغەمبەر ساللاللاه ئەلەيھى ۋەسەللەم نامىزىنى چۈشۈرۈپ بېرەرمىكى دەپ ئەكەلدۇق پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامغا بۇنىڭكى نامىزىنى چۈشۈرۈپ بەرسىلە دېسەك بىر ئىككى قەدەم مېڭىپ بۇنىڭكى قەرزى بارمۇ دېدى بىز ئىككى دىنار قەرزى باركەن دەپتۇق پەيغەمبەر ساللاللاه ئەلەيھى ۋەسەللەم كەينىگە يېنىپ ماڭدى دەيدۇ. نامىزىنى چۈشۈرمەي، چۈشۈرمەيمەن دەپ كەينىگە يېنىپ ماڭدى. شۇنىڭ بىلەن ئەبۇ قەتادە دېگەن ساھابە يا رەسۇلاللا مەن بۇنى ئۈستۈمگە ئېلىۋالدىم دېدى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇل ئەكرەم ساللاللا ئەلەيھى ۋەسەللەم قەرزدارنىڭ ھەققى جايىغا تەگدىمۇ دەپتى. بۇ ئۆلۈك ھوسۇما ئەمدى گەدىنىدىن قەرز ساقىت بولدىمۇ دەپتى. ھەئە دېدۇق.

ئاشۇ قەبرىنىڭكى ياكى شۇ كىشىنىڭ ھەققىنىڭ يامانلىقىدىن ۋۇجۇدى قىزىپ كەتكەن بولسا ئەمدى سوۋۇدى دېگەن ئىككى دىنار قېرىنداشىمىز ئىككى دىنارنىڭ بىر كىشىنىڭ ھەققى قالغانلىقتىن رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋ سەللەم نامىزىنى چۈشۈرمىگىلى تاس قالغان ھەتتا ئىككى كۈنگىچە سوراپ ئوي بەدىڭ دەپ بەدىم دېگەندىن كېيىن ئەمدى ئۇنىڭ تېرىسى سوۋۇدى ئەمدى مۇزلاشقا باشلىدى ئەمدى بىر

ماڭا سەكراتنىڭ ئەھۋالىنى بىر بايان قىلىپ بەرسە دەيتتىڭ مانا شۇ ئەقىللىق ئادەم سەن شۇ مانا ھازىر سەن سەكراتقا چۈشتۈڭ ماڭا بولغان ئەھۋالنى بىر دەپ بېرەدىدا نېمە بولۇۋاتىسەن دېگەن ئەمر ئىبن ئاس دېدى ئەي ئوغلۇم خۇددى مەن ھازىر ئۆزەمنى بىر ئوتنىڭ ئۈستىدە ياتقاندەك ھېس قىلىۋاتىمەن ۋە خۇددى بىر يىڭنىنىڭ تۆشۈگىدىن نەپەس ئالغاندەك ئاشۇنداق نەپەس ئېلىۋاتىمەن خۇددى مەيدەمگە تاغنى ئەپ قويغاندەك بىر ئادەم ئاش شۇنداق بىر ئاشۇ شوخىلىق يەنى بىر دەرەخنىڭ شوخىسى بولىدۇ ئاشۇنداق بىر شوخىلىق دەرەخنى ئاش پۈتۈن ۋۇجۇدۇمغا تىقىپ مۇشۇنداق تارتىۋاتقاندەك يەنى پۈتۈن ۋۇجۇدۇم ئاغرىۋاتىدۇ مۇشۇنداق ھېس قىلىۋاتىمەن بالام دېگەن ئەمدى قېرىنداشلىرىمىز بۇ يەردە بىر سوئال كەپ چىقىدۇ مۇئمىن مۇشۇ ئۆلۈمنىڭ سەكراتىنى مۇشۇنداق تاتامدۇ دېگەن ۋاقتىدا قېرىنداشلىرىمىز بۇ ئۆلۈم مۇشۇنداق قورقۇنچلۇق مىنۇتلا ھەممە ئادەم قورقىدۇ ھەممە ئادەم شۇنىڭغا ئۆلۈمدىن قاچىدۇ مۇئمىنمۇ شۇنداق كاپىرمۇ شۇنداق لېكىن ھەممىمىزگە كېلىدۇ قېچىپ قۇتۇلالمايمىز روھىمىزنى تارتىلىپ چىقىلىدىكىن چىقىلىدۇ. دەت ئەلەم بار، ھەممە ئادەم كاپىر بولسۇن، مۆمىن بولسۇن بۇنى تارتىدۇ. لېكىن مۆمىن ئىنشااللا ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن بىز ھەدىستە بايان قىلدۇق، شۇنداق بىر قاچىنىڭ ئاغزىدا شۇنداق سۇ تامچىغاندەك چىقىدۇ دېدى ئىنشااللا ئاللا سوبھانە تائالا ئۆلۈمىمىزنى ئاسان قىلسۇن. لېكىن تارتسىمۇ ئەگەر مۆمىن بولسا ئۆل سەكراتىل مەۋت يەنى ئۆلۈمنىڭكى سەكراتىنى تارتسىمۇ بۇ ھاياتىدىكى ئەڭ ئاخىرقى قېتىملىق جاپاسى بولاپ قالىدۇ. ئەڭ ئاخىرقى قېتىم تاتقان ئەلىمى بولاپ قالىدۇ. ئەمما كاپىر بولسىچۇ؟ كاپىرنىڭ بۇ ئازابنىڭ باشلىنىشى بولىدۇ. بۇ چاغدا مۆمىنگە جەننەت بىلەن خۇش بېشارەت بېرىلسە، مۇناپىق كاپىرلارغا دوزاخ بىلەن بېشارەت بېرىلىدۇ. ئەمما بۇ ئۆلۈم سەكراتىنىڭ تەمىنى تېتىمايدىغان بىر كىشىلەر بار، ئۇ بولسىمۇ شېھىتلەر. شېھىتلەر بۇ سەكراتىل مەۋت يەنى ئۆلۈمنىڭكى سەكراتىنى تاتماي بۇ دۇنيادىن كېتىدۇ. بۇ ھەقتە رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەم شۇنداق دەيدۇ، ئەششەھىدۇ لە يەجىدۇ ئەلەمەل قەتلى ئىللە كەمە يەجىدۇ ئەھەدۇكۇم ئەلەمەل قارسا. تەرجىمىسى، شەھىد ئۆلۈمنىڭكى ئاغرىقىدىن پەقەت سىلەرنىڭ بىرىڭلارنى شۇنداق بىر چۈمۈلە چېقىۋالسا ئاغرىغانچىلىك شۇنچىلىكلام ھېس قىلىپ ھېس قىلىدۇ، دېگەن بولدى بۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنى. بۇنى ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان. دېمەك،

قولىمىزدىن كېلىشىچە ياخشى ئەمەلنى قىلىۋالايلى. چۈنكى، ماش ئۆلۈم كەلگەن چاغدا بىزنىڭ بىرىنچى بوپ دەيدىغان گېپىمىزنى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا سۈرە مۇئمىننىڭكى توقسان توققۇز، يۈزىنچى ئايىتىدە بايان قىلىدۇ. بىز نېمە دەيدىكەنمىز ئاشۇ سەكراتۇل مەۋتتە نېمە دەيدىغانلىقىمىزنى ھازىر ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا بۇ ئايەتتە دەيدۇ.

مېنى دۇنياغا قايتۇرساڭ، مەن دۇنيادا قالدۇرۇپ كەتكەن مال-مۈلكۈم بىلەن بىر ياخشى ئىشنى قىلىۋالغان بولسام، دەپ قاتتىق ئارزۇ قىلىپ مۇشۇنداق دەپ كېتىدۇ دەيدۇ. يەنى ما سەكراتقا چۈشكەن ۋاقتىدا، ۋاي مەن ئاشۇ ماللىرىمنى بىر سېنىڭ يولۇڭدا خەجلىۋالسام، قال ئاشۇ قېلىپ قالغان قىلالمىغان ئىشلىرىمنى قىلىۋالسام دەيدۇ. كەللا. ھەرگىز بۇ مۇمكىن ئەمەس دەيدۇ. ئىننەھا كەلىمەتۇن ھۇۋە قائىلۇھا. بۇ يەردىكى ھەقىقەت، يەنى قايتمايسىلەر دېگەن سۆزنىڭ ئىگىسى بولسا ئاللاھدۇر دەيدۇ. يەنى ئاللاھ قايتمايدۇ دېگەندىن كېيىن بۇ قايتىش قەتئىي مۇمكىن ئەمەس. بۇ ياكى گېپىدىن يانىدىغان بىر ئىش ئەمەس بۇ. بۇ قايتمايدۇ دېگەن گەپ ئاللانىڭ گېپى. ۋە مىن ۋەرائىھىم بەرزەخۇن ئىلا يەومى يۇبئەسۇن. ئۇلار قەبرىگە كىرگەندىن كېيىن تا قىيامەت بولغىچىلىك بەرزەخ دېگەن بىر جاي بار، يەنى بەرزەخ ھاياتىدا بولىدۇ دەيدۇ. دېمەك، بىز بۇ ئۆلگەن چاغدا ئۇنى، بۇنى دېگەننىڭ پايدىسى يوق قېرىنداشلىرىمىز. چۈنكى ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا نىسا سۈرىسىنىڭكى ئون يەتتە، ئون سەككىزىنچى ئايىتىدا شۇنداق دەيدۇ، بىسمىللاھىر راھمانىر راھىم.

شۇنىڭ بىلەن بۇنىڭ گۇناھ ئىكەنلىكىنى ئۇققاندىن كېيىن دەرھال تۆبە قىلىپ، مۇشۇنداق قىلغان كىشىلەر ئۈچۈن دەيدۇ. ھەممىمىز بىلىمىز قېرىنداشلار، بۇ تۆبىنىڭ شەرتى ئۈچ. يەنى مەقبۇل بولىدىغان، ئاللا قوبۇل قىلىدىغان تۆبىنىڭ شەرتى ئۈچ. ئەگەر سىزنىڭ قىلغان جىنايىتىڭىز ئاللا بىلەن سىزنىڭ ئوتتۇرىدىكى جىنايەت بولسا، بۇنىڭ تۆبە قىلسىڭىز قوبۇل بولۇشى ئۈچۈن ئۈچ شەرت بار. ئەمما سىز ئۆتكۈزگەن جىنايەت بىر ئىنسان بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدىكى جىنايەت بولسا، بۇنىڭكى مەقبۇل، تۆبىڭىزنىڭ مەقبۇل بولۇشىنىڭ تۆت شەرتى بار. بىرىنچىسى، قاتتىق قىلغان گۇناھقا پۇشمان قىلىش. ئىككىنچىسى، شۇ گۇناھنى دەرھال تاشلاش. ئۈچىنچىسى، شۇ گۇناھنى ئىككىنچى قېتىم قىلماسلىققا، شۇ گۇناھقا قايتماسلىققا قاتتىق ئىرادىگە كېلىش. ئەمما سىزنىڭكى بۇ ئۆتكۈزگەن جىنايىتىڭىز ئىنسان بىلەن ئىنسان ئوتتۇرىسىدا بولسا، يۇقارقى ئۈچ شەرت بىلەن قوشۇلۇپ، شۇ ئىنساننىڭ ھەققىنى، مەيلى مەنىۋى ھەق بولسۇن ياكى ماددىي ھوقۇق بولسۇن، ئۇنى قايتۇرۇش بىلەن،

ئاندىن كېيىن ئۇلارنىڭ بىرىگە ئۆلۈم كەلسە، مانا مەن ھازىر تۆۋبە قىلدىم دېگۈچىلەرگە تۆۋبە يوق دەيدۇ ئاللا. ياكى ئىمان ئېيتماي كاپىر ھالەتتە ئۆلۈم كەلگەن ۋاقتىدا، ۋاي مەن ئەمدى تۆۋبە قىلدىم دېگۈچىلەرگە تۆۋبە يوق. بۇ يەردە مانا ئاللا سۇبھانە تائالا دەيدۇ، جان ھەلقۇم كەلگەن چاغدا، ۋاي ما پۇلۇم پالانى، ۋاي ما پۇلۇمغا مەسچىت سېلىپ قويۇڭلار، ۋاي ما پۇلغا پالانى قىلىپ قويۇڭلار دېسەڭلار ئاقمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلۈم كېلىشتىن بۇرۇن قىلىۋېلىڭلار دەيدۇ قېرىنداشلىرىمىز. مانا بىز يۇقىرىدا دېگەندەك بەلكىم بىز سىلەرنى بۇ سەكراتىل ئۆلۈمنىڭ سەكراتى بىلەن قورقۇتۇپ قويغان بولۇشىمىز مۇمكىن قېرىنداشلار لېكىن بىز بۇنى شەخسىي ئۆزىمىزنىڭكى قورسىقىدىن چىقىرىپ دېمىدۇق مانا ھەممە گەپ ئايەت ھەدىسلاردا بەلكى بىز تىلىمىزنىڭ ئاجىزلىقى قۇرئانى كەرىم ۋە ھەدىس شەرىپنى ئەينەن ئىپادىلەپ بېرەلمەسلىك ئاجىزلىمىغىز بىلەن ئاجىزلىقىمىز بىلەن تېخى سىلەرگە ئىپادىلەپ بەرمەيۋاتىمىز ئەمما ھېس قىلىۋاتقىنىمىز قۇرئاندىن ھېس قىلىۋاتقىنىمىز

ياكى كىشىلىك مۇناسىۋەتكە ئالاقىدار ئىجتىمائىي ئىبادەت بولسۇن، مۇشۇنىڭ ھەممىسىنى قۇرئان ھەدىس بويىچە قىلساق، ئىنشائاللا بىزنىڭكى شۇ دەقىقىلەردە، شۇ مىنۇتلاردا ناھايىتى خۇشال بولىدىغان ۋاقتىمىز كېلىدۇ. چۈنكى مۆمىن بۇ سەكراتىل مەۋت بولغان چاغدا چوقۇم خوش بولىدۇ. نېمىشقا دېگەن چاغدا ئۇنىڭغا خوش بېشارەت بېرىلىدۇ. مەن بۈگۈنكى دەرسىمنى ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم راۋايەت قىلغان ھەدىس بىلەن

وجنته احب لقاء الله فاحب الله لقاءه وان الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه دەيدۇ تەرجىمىسى ئائىشە ئانىمىز دەيدۇ پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھىۋ سەللەم مۇنداق دېگەن دەيدۇ كىمكى ئاللاھ بىلەن ئۇچرىشىشنى ياخشى كۆرسە ئاللاھ ئۇ ئادەم بىلەن ئۇچرىشىشنى ياخشى كۆرىدۇ كىمكى ئاللاھ بىلەن ئۇچرىشىشنى يامان كۆرسە ئاللاھمۇ ئۇ ئادەم بىلەن ئۇچرىشىشنى يامان كۆرىدۇ دېگەندىن كېيىن مەن دېدىم دەيدۇ ئايشە ئانىمىز ئەي ئاللاھنىڭ پەيغەمبىرى ئاش ئۆلۈمنى يامان كۆرگەنلىكمۇ بۇ ئۆلۈمنى ھەممىمىز يامان كۆرىمىزغۇ ئۆلۈمدىن ھەممىمىز قورقىمىزغۇ ئۆلۈمدىن ھەممىمىز قاچىمىزغۇ دەپتى رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسەللەم دېدى ياق ئايشە ئۇنداق ئەمەس بىراق مؤمىن دەيدۇ مؤمىن ئاللاھنىڭكى رەھمىتى بىلەن ۋە ئاللاھنىڭ رىزالىقى بىلەن ئاللانىڭ جەننىتى بىلەن بېشارەت بېرىلگەن چاغدا، ئاش سەكراتلىك چاغدا مۇشۇنداق بېشارەت بېرىلىدۇ. بەرگەندىن كېيىن، ئاللا بىلەن ئۇچرىشىشنى شۇنداق ياخشى كۆرۈپ كېتىدۇ دەيدۇ. مېنىڭ روھىم ئىتتىك چىقسا، مەن شۇ بارىدىغان يېرىمگە بارسام دەپ. بىز شۇڭا رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ سەكراتلىك چاغدا، بەل رەفىقىل ئەلا، بەل رەفىقىل ئەلا دەپ، ئائىشە ئانىمىز دۇئا قىلغىلى تەگسە، ئەي ئاللا، رەسۇلىللاغا شىپالىق بەرسەن، بەل دېگەن. ياق، مەن ئاشۇ ئاللانىڭ كامېرالىقىنى، ئاللانىڭ قېشىغا بېرىشنى ئىستەيمەن دەپ.

ئۇ ئاللا بىلەن ئۇچرىشىشنى يامان كۆرىدۇ، مەن، كۆرۈشمىسەم بوپتىكەن، ئۇچراشمىسام بوپتىكەن دەپ يامان كۆرگەنلىكتىن، ئاللامۇ بۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىشنى يامان كۆرىدۇ، دەيدۇ قېرىنداشلار. دېمەك، مۆمىن سەكراتلىك چاغدا خۇش بېشارەت بېرىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئاللا بىلەن ئۇچرىشىشقا ناھايىتى تاقەتسىزلىنىپ كېتىدۇ. ئەمما كاپىر بولسا، نەئۇزۇبىللا، مۇناپىق بولسا، نەئۇزۇبىللا، ئاللاھنىڭ ئازابى بىلەن بېشارەت بېرىلگەندىن كېيىن، ئۇ يەرگە بارسا ئۆزىنىڭ ھالىنىڭكى يامان بولىدىغانلىقىدىن قورقۇپ، ئاللاھ بىلەن ئۇچرىشىشنى شۇنداق يامان كۆرىدۇ، دەيدۇ. بۈگۈن سائەتمۇ بىر يەرگە بېرىپ قاپتۇ، قېرىنداشلار. ئاخىرسىدا ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا سىلەرنىڭ ۋە مەندەك پېقىر بىر بىچارە مىسكىننىڭكى مۇشۇ سەكراتىل مەۋتتە بىزگە ئاسانلىق بېرىشنى تىلەيمەن، يا ئاللاھ! ئەي مېھرىبان ئاللا، بىزدەك بىر بىچارىلەرگە شۇ ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن تۆۋبىنى رىزىق بەرسىلە يا ئاللا. بىزنىڭ تۆبىلىرىمىزنى قوبۇل ئەتسىلە يا ئاللا. ئەي مېھرىبان ئاللا، ئەگەر سىلى مۇۋەپپەق قىلمىسىلا بىزنىڭ نېمە قىلغىنىمىز بىكار يا ئاللا. ئەي ئاللا بىزنىڭ قەلبىمىزنى ئىسلامدا چىڭ قىلىۋەتسىلە يا ئاللا. ئەي ئاللا بىزگە ئاش سەكراتىل مەۋتتىن باشلاپ تا ئاش جەننەتكە قەدىمىمىزنى قويغىچە ئاسانچىلىق بەرسىلە يا ئاللا. قېرىنداشلىرىمىز بىز بۇ تۆتىنچى دەرسىمىزدە سەكرات توغرۇلۇق ۋە رەسۇل ئەكرەم سەللەللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ۋاپاتى توغرۇلۇق سۆزلىدۇق ۋە شۇنداقلا بۇ تا ئادەم ئۆلۈپ قەبرىگە كىرىپ سوراق بولىدىغان قانداق بولىدىغان جەريان توغرۇلۇق بىز بىر چوڭ ھەدىسنى باشلىغان بۇ ھەدىسنىڭكى مۇشۇ پەرىشتىلەر كېلىپ روھنى چىقارىپ ئاندىن كېيىن ئۇنى ئېلىپ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ ئۇ يەردىن يەنە جەسەتكە قايتۇرۇلۇپ شۇ يەرگە كېلىپ توختىدۇق ھەدىستە ئىنشاللا ئەتىدىن باشلاپ دەرسىمىزدە